SBS ລາວ ໂດຍວິທະຍຸ ອອນລາຍ ແລະ ໂທລະສັບມືຖື ພື້ນແຜ່ນດິນຂອງລາວເຮົາ ໃນອະດີດຈົນເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ແມ່ນວ່າມີການສ້າງເຂື່ອນ ໂດຍສະເພາະຕໍ່ແຕ່ ຫຼັງຈາກສະໄໝ 75 ເປັນຕົ້ນມາ ການສ້າງເຂື່ອນໃນລາ ວແມ່ນຖືກສ້າງຂຶ້ນຢ່າງມາກມາຍ ຍ້ອນທີ່ວ່າພັກລັດສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ມີນະໂຍບາຍຈະເປັນໝໍ້ໄຟຂອງພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຈາກແນວຄິດ ຫຼືວ່າການຊີ້ນຳຂອງພັກ ລັດນັ້ນ ເຂື່ອນໜຶ່ງທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນໃນປີ 2016 ແມ່ນເຂື່ອນນ້ຳເທີນໜຶ່ງ ທີ່ວ່າມີຈຸດເປົ້າໝາຍຈະປັ່ນໄຟອອກມາໃນປີ 2022 ເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ມີຂ່າວ ມີຂ່າວວ່າ ໂຄງການເຂື່ອນນ້ຳເທີນໜຶ່ງນັ້ນ ຖືກສ້າງສຳເລັດແລ້ວ 90 ເປີເຊັນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ທ່ານ ສົມດີ ມີໄຊ ຈາກຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງ ລາຍງານມາໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຫວ່າງກີ້ນີ້ເນາະ ກະໄດ້ມີການລາຍງານຄວາມກ້າວໜ້າການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳເທີນໜຶ່ງ ບໍລິເວນບ້ານໂພນຈະເລີນ ເມື ອງປາກກະດິງ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ໃນພາກກາງຂອງສາທາລະນະ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໂດຍລະບຸວ່າ ຂະນະນີ້ໂຄງການກ້າວໜ້າໄປແລ້ວ 90 ເປີເຊັນ ໂດຍໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 1 ກະດຳເນີ ນການໂດຍບໍລິສັດໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 1 ຈຳກັດ ທີ່ເປັນການລວມທຶນລະຫວ່າງບໍລິສັດ ພອນສັກກຸບ ຖືຫຸ້ນຢູ່ 60 ເປີເຊັນ ລະກະບໍລິສັດ ເອັກໂກກຸບ ບໍລິສັດລູກຂອງການໄຟຟ້າຝ່າຍຜະລິດແຫ່ງປະເທດໄທ ຖືຫຸ້ນອີກ 25 ເປີ ເຊັນ ແລະ ບໍລິສັດຜະລິດໄຟຟ້າລາວມະຫາຊົນ ຖືຫຸ້ນຢູ່ 15 ເປີເຊັນ ກະເປັນເຂື່ອນຂະໜາດໃຫຍ່ ຮູບແບບການກໍ່ສ້າງກະເປັນເຂື່ອນປູນຊີມັງອັດແຮງ ສັນເຂື່ອນຍາວ 771 ແມັດ ສູງ 177 ແມັດ ພື້ນທີ່ອ່າງເກັບນ້ຳ 9,360 ເຮັກຕ າ ເກັບນ້ຳໄດ້ປະມານ 3,000 ລ້ານລູກບາດແມັດ ມູນຄ່າການລົງທຶນທັງໝົດ 1,335 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນນີ້ 70 ເປີເຊັນ ກໍເປັນເງິນກູ້ຈາກທະນາຄານໄທ ຂອງປະເທດໄທຢູ່ 4 ທະນາຄານນຳກັນເນາະ ທີ່ເຫຼືອກະ 30 ເປີເ ຊັນ ກໍເປັນເງິນລົງທຶນຈາກຜູ້ຖືຫຸ້ນ ໂຮງໄຟຟ້ານ້ຳເທີນໜຶ່ງ ກໍມີກຳລັງການຜະລິດຢູ່ 650 ເມກາວັດ ສາມາດຜະລິດໄຟຟ້າໄດ້ 2,562 ກິໂລວັດ ທ່ານ ສົມດີ ມີໄຊ ເລື່ອງລາວທີ່ທ່ານລາຍງານໃຫ້ຊາບນີ້ນະ ມັນມີຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ຫຼາຍຢ່າງນີ້ນະ ທ່ານໄດ້ມາຈາກໃສເນາະ ອັນນີ້ກໍເປັນຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ມາຈາກທາງຜູ້ຈັດການອອນລາຍຂອງໄທເນາະ ໄດ້ລາຍງານຄວາມກ້າວໜ້າຂອງໂຄງການອັນນີ້ເນາະ ແລ້ວມັນໃກ້ຊິແລ້ວລະ ວ່າຊັ້ນເຖາ ະ ມັນສ້າງມານີ້ໄດ້ 90 ເປີເຊັນແລ້ວ ແຕ່ປີ 2016 ພຸ້ນ ລະກະມີ ເຈດຕະນາຈະປັ່ນໄຟອອກມາຈຳໜ່າຍບໍລິການໃນປີ 2022 ນີ້ລະ ເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ນີ້ ເພິ່ນໃຫ້ຄວາມແນ່ໃຈບໍ່ວ່າ ມັນ ມັນຊິສຳເລັດແທ້ໃນປີ 2022 ອັນນີ້ເນາະ ກໍຖືວ່າມີ ຄວາມໝັ້ນໃຈ ພໍ ພໍສົມຄວນຢູ່ ເພາະວ່າເລື່ອງບັນຫາອຸປະສັກນີ້ ເຫັນບອກວ່າ ມັນ ມັນ ແທບຊິບໍ່ມີບັນຫາອຸປະສັກ ທຸກຢ່າງກະດຳເນີນໄປຕາມ ຕາມປົກກະຕິ ຕາມໄລຍະເວລາເນາະ ເລື່ອງ ເລື່ອງໄຟຟ້າທີ່ຈະປັ່ນ ອອກມານີ້ນະ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະແຮງ ຈະອ່ອນ ຫຼືວ່າຈະຫຼາຍ ຫຼືມາກມາຍປານໃດກໍຕາມນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຄາດເດົາວ່າ ແມ່ນຂາຍສົ່ງຂ້າມນ້ຳຂອງມາປະເທດໄທແມ່ນບໍ ກະສ່ວນໃຫຍ່ກະຂາຍໃຫ້ປະເທດໄທ ເປັນ ເປັນ ເປັນສ່ວນໃຫຍ່ເນາະ ສ່ວນໃນລາວກະຊື້ໄປໃຊ້ເປັນບາງສ່ວນເທົ່ານັ້ນ ເຂື່ອນນ້ຳເທີນໜຶ່ງນີ້ ມັນ ມັນ ມັນຕັນນ້ຳກະດິງວ່າຊັ້ນເຖາະ ບໍລິຄຳໄຊນີ້ແຫຼະ ກະແປວ່າມັນຊິຂ້າມມາແຖວໂພນພິໄສຂອງຈັງຫວັດ ໜອງຄາຍນີ້ຕົວະ ຫຼືວ່າແນວໃດ ເຂົ້າໃຈວ່າຈັ່ງຊັ້ນເນາະ ກະຄືຊິແມ່ນ ແມ່ນຈັ່ງຊັ້ນລະ ເພາະວ່າ ຖືວ່າເປັນແມ່ນ້ຳໜຶ່ງທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບແມ່ນ້ຳຂອງ ແລ້ວກະຢູ່ໃກ້ກັບປະເທດໄທເພິ່ນພໍສົມຄວນຢູ່ເນາະ ເລື່ອງເຂື່ອ ນນ້ຳເທີນໜຶ່ງນີ້ນະ ທີ່ທ່ານລາຍງານໃຫ້ຊາບນີ້ແມ່ນວ່າ ມີຫຼາຍບໍລິສັດຂອງຫຼາຍປະເທດເຂົ້າຫຸ້ນ ແລະສັນຍາກ່ຽວກັບການ ດຳເນີນໂຄງການດັ່ງກ່າວ ເວົ້າງ່າຍວ່າເຊົ່າທີ່ດິນ ເຊົ່າແມ່ນ້ຳກະດິງນີ້ ເປັນ ເຮັດເ ຂື່ອນນີ້ນະ ແມ່ນ ແມ່ນ ມັນ ມັນຈະດົນນານປານໃດ ມີອາຍຸດົນປານໃດເນາະ ເລື່ອງຂອງການເຊົ່າພື້ນທີ່ນີ້ ບໍ່ໄດ້ ບໍ່ໄດ້ບອກເນາະ ແຕ່ວ່າເລື່ອງ ບອກແຕ່ວ່າເປັນເລື່ອງຂອງການເຊັນສັນຍາຊື້ຂາຍ ຂອງການໄຟ ຟ້າຝ່າຍຜະລິດແຫ່ງປະເທດໄທ ກັບທາງເຂື່ອນ ກະອາຍຸສັນຍາຢູ່ 27 ປີເນາະ ນອກຈາກເຂື່ອນນ້ຳເທີນ 1 ນີ້ນະ ມັນຍັງມີນ້ຳເທີນ 2 ນີ້ ກໍມີຂ່າວ ມີຂ່າວໃຫ້ຮູ້ບໍ່ເນາະ ອັນນີ້ຍັງບໍ່ເຫັນມີຄວາມກ້າວໜ້າມາລາຍງານໃ ຫ້ກັບປະຊາຊົນໄດ້ຮູ້ເນາະ ວ່າຄວາມກ້າວໜ້າຂອງເຂື່ອນນ້ຳເທີນ 2 ນີ້ໄປຮອດໃສແລ້ວເນາະ
ສຳລັບ Like Share ໃຫ້ຕິດຕາມ SBS Lao ທີ່ Facebook